ຊຸມຊົນຂອງທ່ານ ການສົນທະນາຂອງທ່ານ SBS ລາວ ສະກັອດ ມໍຣິສັນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອົດສະເຕຣເລຍ ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການອີກໃໝ່ ໃຫ້ຄົນອົດສະເຕຣເລຍທີ່ຢູ່ກິນຢູ່ໃນຊິດນີ ທີ່ເປັນຂົງເຂດທີ່ຖືກບຸກລຸກໂດຍໂຄ ວິດ-19 ຢູ່ໃນເວລານີ້ ຈົ່ງພາກັນໄປໃຫ້ສັກຢຸກສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ຍີ່ຫໍ້ອາສຕຣາເຊເນກາ ເຂັມທີ 2 ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ພາຍໃນ 8 ສັບປະດາຈາກເຂັມທີ 1 ແທນທີ່ຈະແມ່ນ 12 ສັບປະດາ ການຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານໝໍທັງຫຼາຍຕົກຕະລຶງນຳຍ້ອນກໍຕາມ ແມ່ນວ່າຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນດ້ານການແພດສະໜັບສະໜູນຄວາມແນະນຳນັ້ນ ໂດຍເວົ້າວ່າມັນຖືກຕ້ອງກັບການນາບຂູ່ໃໝ່ໂດຍໂຄວິດ-19 ສາຍພັນແດລຕາ ຄົນໃນ ຂົງແຄວ້ນຊິດນີເຖິງເວລານີ້ມີຄວາມໝັ້ນຈິດໝັ້ນໃຈກັບການນາບຂູ່ອັນໃຫຍ່ໂຕຈາກວິກິດໂຄວິດ-19 ສາຍພັນແດລຕາ ບໍ່ຢ້ານປານໃດວ່າເຖາະ

ພາຍໃນ 2 ເດືອນຈາກເຂັມທີ 1 ແທນທີ່ຈະລໍຖ້າເຕັມ 3 ເດືອນກ່ອນ ATAGI ທາງການການຄວບຄຸມຢຸກຢາໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍເວົ້າວ່າ ການລໍຖ້າ 12 ສັບປະດາເປັນວິທີການປົກກະຕິອັນດີເລີດ ແຕ່ ດຣ ໂອມາ ຄໍ ຊິດ ປະທານສະມາຄົມການແພດອົດສະເຕຣເລຍ

ການໄດ້ໝາກໄດ້ຜົນຂອງຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ຍີ່ຫໍ້ອາສຕຣາເຊເນກາ ມີຜົນຫຼຸດລົງ ຖ້າຫາກວ່າການສັກຢາເຂັມທີ 2 ຂອງຢາດັ່ງກ່າວນັ້ນບໍ່ຖືກສັກຕາມເວລາ ສັກໄວກວ່າກຳນົດ ແຕ່ປະເທດອັງກິດກໍປ່ຽນໄປສັກ ຢາດັ່ງກ່າວນັ້ນໃນ 8 ສັບປະດາດ້ວຍ ຍ້ອນການນາບຂູ່ຂອງໂຄວິດ-19 ສາຍພັນໃໝ່ແດລຕາ

ການບອກເຕືອນອັນສຳຄັນແມ່ນໃຫ້ຄົນອົດສະຕຣາລີໄປໃຫ້ສັກຢູກສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ຜູ້ຊ່ຽວຊານທັງຫຼາຍກຳລັງຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ໃຫ້ຄົນຈົ່ງຢ່າໄດ້ຢ້ານກົວການຕາຍຂອງຍິງນາງໜຶ່ງອາຍຸ 61 ປີ ໃນລັດ ເວັສເທີນອອສເຕຣເລຍ ປະເທດອອສເຕຣເລຍ ທີ່ເອແທກບາດນີ້ເວົ້າວ່າມີສາຍພົວພັນກັບຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ຍີ່ຫໍ້ອັສຕຣາເຊເນກາ ຍິງດັ່ງກ່າວຖືກສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ຍີ່ຫໍ້ອັສຕຣາເຊເນກາໃຫ້ໃນຕົ້ນເ ດືອນມິຖຸນາ ປີ 2021 ນີ້ ການຕາຍນັ້ນເປັນພຽງແຕ່ກໍລະນີໜຶ່ງກໍລະນີດຽວຈາກການຕາຍສາມລາຍ ຈາກການສັກຢູກສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ຍີ່ຫໍ້ອັສຕຣາເຊເນກາໃຫ້ເກືອບເຖິງ 5 ລ້ານຄົນ SBS Radio Lao